بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. ئاندىن ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى لىز ترۇس يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى لوندوندا قىلغان سۆزىدە خىتاينى خەلقئارا قائىدىلەرگە ئۇيغۇن ھەرىكەت قىلىش ھەققىدە ئاگاھلاندۇرغان ئۇ خىتاينىڭ ئەكسىچە ھەرىكىتىنىڭ ئۇنىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى دۆلەت بولۇشتەك ئارزۇسىنى سۇغا چىلاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ترۇس مۇنداق دېگەن، دۆلەتلەر چوقۇم قائىدە بويىچە ھەرىكەت قىلىشى كېرەك، بۇ خىتاينىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئەگەر ئۇلار قائىدىگە ئەمەل قىلمىسا، ئۇلار داۋاملىق ئۆرلىيەلمەيدۇ. چۈنكى خىتاي جى يەتتە دۆلەتلىرى بىلەن سودا قىلىشقا موھتاج. بۇ يەتتە دۆلەت دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ يېرىمىغا ۋەكىللىك قىلىمىز، شۇڭا بىزنىڭ تاللاش ھوقۇقىمىز بار. ئۇ بۇنىڭغا روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىقى تۈپەيلىدىن دۇنيا ئىقتىسادىدىن ئايرىۋېتىلگەنلىكىنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىپ، بىز روسىيە مىسالى ئارقىلىق خەلقئارالىق قائىدىگە خىلاپلىق قىلىنغاندا قانداق ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىمىزنى دۇنياغا كۆرسەتتۇق دېگەن ۋە ئەمدى غەربنىڭ بازىرىنىڭ ئاسانلىقچە ئوچۇق بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ترۇس سۆزىدە يەنە ھىندى تىنچ ئوكياننىڭ بىخەتەرلىك مەسىلىسىنىمۇ تىلغا ئېلىپ بىز ھىندى تىنچ ئوكياندىكى تەھدىتلەرنى ئالدىن ئويلىشىشىمىز كېرەك ياپونىيە ۋە ئاۋسترالىيە قاتارلىق ئىتتىپاقداشلار بىلەن ھەمكارلىشىپ تىنچ ئوكياننىڭ قوغدىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك دېگەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن بىز چوقۇم تەيۋەنگە ئوخشاش دېموكراتىك تۈزۈملەرنىڭ ئۆزىنى قوغدىشىغا كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك

ئامېرىكىدا خىتايغا بولغان سەلبىي قاراش يەنىمۇ يۇقىرى پەللىگە چىققان بولۇپ، سەكسەن ئىككى پىرسەنت ئامېرىكىلىقنىڭ خىتاي ھەققىدىكى كۆز قارىشى مەلۇم دەرىجىدە مەنپىي ياكى ئىنتايىن مەنپىي ئىكەن. تەخمىنەن ئۈچتىن ئىككى قىسىم قۇرامىغا يەتكەن ئامېرىكىلىقلار خىتاينىڭ دۇنيادىكى تەسىر كۈچىنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقى، ۋە بۇنىڭ ئامېرىكىغا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىكەن. بۇ يېڭى ستاتىستىكا دوكلاتىدا مەلۇم بولۇشىچە ھازىر ئاتمىش ئىككى پىرسەنت ئامېرىكىلىق خىتاينى رىقابەتچى دەپ قارىسا يىگىرمە بەش پىرسەنت ئامېرىكىلىق خىتاينى دۈشمەن دەپ قارايدىكەن. بۇ يىل بىرىنجى ئايدىكى ستاتىستىكىدا خىتاينى دۈشمەن دەپ قارايدىغانلارنىڭ نىسبىتى ئوتتۇز بەش پىرسەنت كۆرۈلگەن بولۇپ بۇ قېتىملىق ستاتىستىكىدا بۇ نىسبەت بىراز تۆۋەنلىگەن. پىۋ تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى لاۋرا سىلۋېرنىڭ ئامېرىكا خەۋەرلىرى تورىغا ئېيتىشىچە، بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى قوزغىغانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىنكەن. ھازىر رۇسىيەنى دۈشمەن دەپ قارايدىغان ئامېرىكىلىقلارنىڭ نىسبىتى بۇ يىل بىرىنجى ئايدىكى قىرىق بىر پىرسەنتتىن يەتمىش پىرسەنتكە ئۆرلىگەن.

راي سىناشقا قاتناشقانلارنىڭ ئاتمىش ئىككى پىرسەنتىمۇ خىتاينىڭ ھازىرغا قەدەر روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىقىنى ئەيىبلەشنى رەت قىلىشى ۋە موسكۋا بىلەن ھەمكارلىشىشنى ئامېرىكا ئۈچۈن ئىنتايىن دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم مەسىلە دەپ قارىغان لاۋرا سىلۋېر خانىمنىڭ ئېيتىشىچە يېقىنقى تۆت يىلدا ئامېرىكىدا خىتايغا بولغان سەلبىي قاراشلار داۋاملىق ئۆرلەپ مېڭىۋاتقان بولۇپ بۇ يەردە ئۆزگىرىۋاتقىنى پەقەت ئۇنىڭ ئۆرلىشىگە تەسىر كۆرسىتىۋاتقان ئامىللاركەن

ئۇيغۇر دىيارىدا ۋىرۇس يۇقۇمىنى نۆلگە چۈشۈرۈش تەدبىرلىرى جىددىي ئىجرا قىلىنىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ۋىرۇس يۇقۇمى يەنىلا مەۋجۇت ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى شىنجاڭ سەھىيە تورىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى سائەت نۆلدىن يىگىرمە تۆتكىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر ئېلىدا يېڭىدىن ئىككى نەپەر ئالامەتسىز يۇقۇمدار كۆپەيگەن ئۇلارنىڭ ھەر ئىككىلىسى ئۈرۈمچىنىڭ مىدوڭ رايونىدا ئىكەن شۇنداق بولغاندا تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى سائەت يىگىرمە تۆتكىچە ئۇيغۇر ئېلىدا كېسەللىك قوزغالغان بىمار يوق بولۇش بىلەن بىرگە ئالامەتسىز يۇقۇملانغۇچىنىڭ جەمئىي سانى ئىككى نەپەر دەپ كۆرسىتىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغا قەدەر ۋىرۇس يۇقۇمىغا دائىر ئۇچۇرلارغا دۆلەت مەخپىيىتى قاتارىدا مۇئامىلە قىلىۋاتقان بولغاچقا بۇ ھەقتىكى ھەقىقىي ساننىڭ زادى نېمىلىكى نامەلۇم نۆۋەتتە خىتاينىڭ شاڭخەي شەھىرىدە قامال يەنىلا ئىنتايىن قاتتىق ئىجرا قىلىنىۋاتقان بولۇپ قامالنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا ئائىت ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان سىن كۆرۈنۈشلىرى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقالماقتا ئامېرىكىنىڭ ئېن بى سى خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئېيتىشىچە يېقىندا خىتاي دائىرىلىرى بېيجىڭدىمۇ بىر يۈز قىرىق نەپەر يۇقۇملانغۇچى بايقالغانلىقىنى ئېلان قىلغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە بېيجىڭ دائىرىلىرىنىڭ بېيجىڭدىكى يىگىرمە مىليونغا يېقىن ئادەمنى ۋىرۇس تەكشۈرۈشى قىلىشقا بۇيرۇشى ئاھالىلەر ئارىسىدا ساراسىمە پەيدا قىلغان

ئۇ سۆزىدە يەنە سىياسىي تەكشۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىش، ئومۇميۈزلۈك ۋە قاتتىق باشقۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، پارتىيەنىڭ نازارەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ھەققىدە نۇقتىلىق توختالغان. ئۇ مۇنداق دېگەن، بىز چوقۇم سىياسىي مەيدانىمىزدا چىڭ تۇرۇشىمىز، سىياسىي ئىنتىزام ۋە سىياسىي قائىدىلەرگە قاتتىق رىئايە قىلىشىمىز كېرەك. تەكشۈرۈش نازارەتچىلىكى ۋە باشقا نازارەتچىلىكنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك.

رايوننىڭ مۇقىملىقى ۋە ئەمىنلىكىنى ساقلاش، بۆلگۈنچىلىككە ۋە ئاشقۇنلۇققا زەربە بېرىش، ئىسلام دىنىنى خىتايلاشتۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى تۇرغۇزۇش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، يەرلىك بىلەن بىڭتۈەننى يۇغۇرۇش قاتارلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىنى قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىدارە قىلىش سىياسەتلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتكەن. ما شىڭرۇي تېخى ئالدىنقى كۈنىلا خوتەن ۋىلايىتىنى تەكشۈرگەندە قىلغان سۆزىدە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېچىلىشى ئۈچۈن ئۇيغۇر رايونىدا مۇقىملىق ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشنى تەكىتلىگەن ئىدى. ئىگىلىنىشىچە، نۆۋەتتە ما شىڭرۇي ھەر كۈنى دېگۈدەك ئۇيغۇر ئېلىدا سىياسىي مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلىشنى، رايوندا يۇقىرى بېسىملىق سىياسەتنى داۋاملاشتۇرۇشنى تەكىتلەپ، ئۆزىنىڭ شى جىنپىڭغا بولغان ساداقىتىنى بىلدۈرۈپ كەلمەكتىكەن. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا، ئۇيغۇر رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش ۋە نازارەت قىلىش كومىتېتى يېقىندا مەركەزنىڭ سەككىز تۈرلۈك بەلگىلىمىسىگە خىلاپلىق قىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئالتە دېلو توغرىسىدا ئۇقتۇرۇش چىقارغان، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئىككى نەپىرى ئۇيغۇر ئەمەلدارى ئىكەن. بۇ ئىككى ئۇيغۇر ئەمەلدارنىڭ بىرى يېڭىسار ناھىيىلىك پارتكومنىڭ سابىق مۇئاۋىن سېكرېتارى ناھىيىلىك خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ ھاكىمى مېھرىگۈل ئۆمەر يەنە بىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى خەلق سوت مەھكىمىسى ئۈچىنچى سوتىنىڭ سابىق يۇقىرى دەرىجىلىك سوتچىسى ئەنۋەر ھېزىم ئىكەن ئۇقتۇرۇشتا يېڭىسار ناھىيىسىنىڭ سابىق ھاكىمى مېھرىگۈل ئۆمەر يۇقىرى سوممىدا پارا ئېلىش ھۆكۈمەت ماشىنىسىنى شەخسىي ئىشلىرىغا ئىشلىتىش بەش يۈز كىشىلىك چوڭ تىپلىق توي تۆكۈن ئۆتكۈزۈش ھەشەمەتلىك زىياپەتلەرگە قاتنىشىپ يامان ئىجتىمائىي تەسىر پەيدا قىلىش دېگەنلەر بىلەن ئەيىبلەنگەن سابىق سوتچى ئەنۋەر ھېزىم نەق پۇل ۋە سوۋغات قوبۇل قىلىش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەنگەن بولۇپ خەۋەردە مۇنداق دېيىلگەن ئەنۋەر ھېزىم ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىغىچە بەش يەردىن قاش تېشى ئالىي دەرىجىلىك تاماكا ۋە ھاراق قاتارلىق سوۋغاتلارنى قوبۇل قىلغان بۇلارنىڭ ئومۇمىي قىممىتى ئاتمىش توققۇز مىڭ يۈەنگە باراۋەر كېلىدۇ.
دىققەت قوزغايدىغىنى شۇكى، خەۋەردە ئۇلارنىڭ يەنە ئىنتىزام ۋە قانۇنغا خىلاپ باشقا ئېغىر قىلمىشلىرىمۇ بار دېيىلگەن بولۇپ، بۇ قىلمىشلارنىڭ تەپسىلاتى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر بېرىلمىگەن. يۇقىرىدىكى بۇ ئىككى ئۇيغۇر ئەمەلدارىنىڭ ھەر ئىككىلىسى كومپارتىيە ئەزالىقىدىن قوغلاپ چىقىرىلىپ، مەمۇرىي ۋەزىپىلىرىدىن ئەپ تاشلانغان. ئۇلارنىڭ ئاتالمىش جىنايەتلىرى تەپتىش مەھكىمىسىگە ئەۋەتىلىپ، قانۇن بويىچە رەسمىي ئەيىبلەشكە سۇنۇلغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى زور تۇتقۇنى باشلانغاندىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھەر دەرىجىلىك ئۇيغۇر كادىرلار بولۇپمۇ ئاساسىي قاتلامدىكى كادىرلار بىلەن ئىدارە ئورگانلاردىكى رەھبىرىي كادىرلار ئاتالمىش سىياسىي جىنايەتلەر بىلەن تۇتقۇن قىلىنغانىدى ئىگىلىنىشىچە سابىق ھاكىم مېھرىگۈل ئۆمەر ئەسلىدە قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ ئاساسىي قاتلام ئورۇنلىرىدا رەھبەرلىك خىزمەتلىرىنى ئۆتىگەن يېڭىسار ناھىيىسىنىڭ ھاكىمى بولغاندىن كېيىن خىتاي تاراتقۇلىرىدا ئىستىقبالى زور كادىر دەپ تەشۋىق قىلىنغان بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا ئۇنىڭ ئىنتىزامغا خىلاپلىق قىلىش گۇمانى بىلەن تەكشۈرۈشكە ئېلىنغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى بۇ قېتىم ئۇقتۇرۇش قىلىنغان ئالتە ئەمەلدارنىڭ قالغان تۆت نەپىرى خىتاي بولۇپ ئۇلار ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ۋە يېزا ئىگىلىك نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى مېڭ فەنگاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق

ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاپرېل پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق

ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى بىر ئۇچۇردا مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دائىرىلىرى BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشېلېتنىڭ زىيارىتى ئالدىدا ئۇيغۇر رايونىدا دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ساقلاشتا ئوننى قىلماسلىق ناملىق تەشۋىقات پائالىيىتى ئېلىپ بارماقتىكەن. مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا مۇشۇ خىل نامدىكى بىر ئۇقتۇرۇشنىڭ بۇنىڭدىن ئىككى ئاي ئاۋۋال تارقىتىلغانلىقى ئاشكارىلاندى. ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ BDT ئەۋەتمەكچى بولغان كىشىلىك ھوقۇق تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسىدىن ھەقىقىي ئەھۋالنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئاھالىلەرگە تەھدىت سېلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پىروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، يەكەن ناھىيەلىك پارتكوم يېقىندا دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ساقلاشتىكى ئوننى قىلماسلىق دېگەن تېمىدا مەخسۇس بىر تەشۋىقات پائالىيىتى ئېلىپ بارغان.

ئوقۇپ چىققان. ئۈچىنچى، سوراشقا تېگىشلىك بولمىغان دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ھەرگىز سورىماسلىقىمىز كېرەك. تۆتىنچى، خاتىرە قالدۇرۇشقا تېگىشلىك بولمىغان دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ھەرگىز خاتىرە قالدۇرماسلىقىمىز كېرەك. بۇ سىن كۆرۈنۈشتىكى بايانلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر تەشۋىقات پائالىيىتىدە ئىلگىرى يولغا قويۇلۇپ كېلىۋاتقان دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ساقلاشنىڭ تەدبىرلىرى تېخىمۇ كونكرېتلاشتۇرۇلۇپ، ئاھالىلەر رايوننىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى ئاشكارىلاپ قويماسلىقى ھەققىدە جىددىي شەكىلدە ئاگاھلاندۇرۇلغان. ئالتىنچى، دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى كاپالەتكە ئىگە بولمىغان جايدا ساقلىماسلىق كېرەك. بىز ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا تېلېفون قىلىپ، BDT تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى يېتىپ كېلىشنىڭ ئالدىدا قانداق تەييارلىق خىزمەتلىرىنىڭ ئىشلىنىۋاتقانلىقىنى سورىدۇق. 市公安局报警服务台。ۋەي. ھە، قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ ياخشى. بىزگە مانا ئىككىنچى ساقچىخانىنىڭ تېلېفون نومۇرىنى دەپ بېرىڭ. نېمە ئىش باتتى؟

بايا ئۆزىڭىز دېدىڭىزچۇ نېمە ئىشتى دەپ شۇڭا سىزدىن جاۋاب بېرەلەمدىكىن دەپتۇق. دېمەك چوغىمىنىڭ ئەنزىلەر چوجيا قىلغان بىرەر ئىش بولۇپ قالسىچۇ بىز بىراقلام بىۋاسىتىلام ئەۋەتەيلى ساقچىغا دېگەنتۇق شۇنىڭغا دېگەنتىم. ئۇندا دېسە مۇشۇنداق بىر ئۇقتۇرۇشتىن زادى سىزنىڭ خەۋىرىڭىز بارمۇ؟ مۇشۇ دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى چىڭ تۇتۇش دېگەن. ھە خەۋ ئەر بۇنىڭدىن خەۋىرىمىز بار ئە. شۇ ئۇقتۇرۇش كەلگىنى قانچە ۋاقىت بولدى ھازىر؟ دېگەن خاپا بولماي ساقچى بارچە بىر تېلېفون قىلىپ باقسىڭىز ئاشۇ بىر ساقچىلار بارىدىغان. ھە بولدى بولمىغان چاغدا يەنە سىزگە قايتا تېلېفون قىلارمىز ھەپسى. كۆپىنچە خادىملار ئۆزلىرىنىڭ نامەلۇم تېلېفونلارنى قوبۇل قىلماسلىق ۋە سورالغان سوئاللارغا يۇقىرىنىڭ رۇخسىتىسىز جاۋاب بەرمەسلىك ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇلغانلىقىنى بايان قىلىش ئارقىلىق دائىرىلەرنىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى يوشۇرۇش توغرىلىق مەخسۇس ئورۇنلاشتۇرۇش ئېلىپ بارغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. بالىلار بالىلارنى ئىشنى قىل دېگەن ۋاقىت ئانىكە قىلمىدى دېيىپ ئۆز ئالدىمىزغا بالىلارنى يەنە مانا تېلېفون قىلىپ ئۇنىمىغان ۋاقىتتا بىۋاسىتە خەۋەر بېرىپ ئاتمايمەن دەپ يەنە تېلېفون ئۇرۇشۇپ بارىدىچۇ شۇڭا. سىز دېگەن مۇشۇ باشلىقلىرىڭىزنىڭ مۇشۇ ئاگاھلاندۇرۇشلىرىنىڭ مانا BDT دىن كېلىدىغان مانا تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى بىلەن ئالاقىسى بار شۇنداقمۇ. ھە شۇ. يەكەن ناھىيەسىنىڭ مەزكۇر تەشۋىقات ھۆججىتىدىن مەلۇم بولۇشىچە،

دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ساقلاشتا ھەممىمىزنىڭ مەسئۇلىيىتى بار. يەكەننىڭ دۆڭباغ يېزىسىدا تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بىر ساقچى خادىمى. ئۆزىنىڭ سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىشتىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرسە. بىزگە ئاشۇنداق غەيرىي، ئاشۇنداق بىر ئەجەبلا سوئال سورىسا جاۋاب بەرمەڭلار، كۆرۈشمەڭلار ساقچى، دەپ ھېلىقىدەك دېگەن ئەمما سىلى بۇ گەپنى ئورۇنلۇق سوراپلا ئاندىن ئورۇنلۇق جاۋاب بەردىم. ئۇچتۇرپاندىكى بىر ئامانلىق خادىمىمۇ ئوخشاش شەكىلدىكى ئەندىشىسىنى تىلغا ئالدى. مەن بىر گەپنى سورىسام بولامۇ؟ بولىدۇ بولىدۇ. ھە مەن بىز كەنت كەنت يىغناشقان ۋاقتىستا مۇشۇ كەنت ئىماملىرىمۇ ئۇچتۇرپاندىن سىرت بۆلەك يەردىن تېلېفون قىپ قالسا قاتمايسەن پاراڭلاشمايسەن ئەسلەن دېگەنتى تۇرۇپ مەن ئەمدى. لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇتنىڭ بايان قىلىشىچە ئۇيغۇر رايونىدا ئاتالمىش دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى سىر تۇتۇش ھېچ قاچان بوش قويۇۋېتىلمىگەن. بۇرۇنمۇ بۇنداق ئىشلار باتتى بار بولغاندا شۇ بايراق چىقىرىشنىڭ ئالدى كەينىدە خەلق يىغىلغان ۋاقتىدا ئاشۇنداق دەيتتى ئەمدى، چەت ئەللىكلەرگە ھېچقانداق دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلىمايسىلەر ياكى ئۇلار بىلەن گەپ قىلىشمايسىلەر ۋە ياكى ئۇلار بىلەن ھېچقانداق ئەتراپتىكى بولۇنغان لاگېر توغرىلىق مەسىلەن شۇ توغرىلىق گەپ قىلىشمايسىلەر دېگەندەك گەپلەرنى قىلاتتى. بۇ قېتىم BDT تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلىدىغان بولغاچقا، مۇشۇ زىيارەت مەزگىلىدە ئاھالىلەرنىڭ ئېغىزىدىن بىرەر مەخپىيەتلىكنىڭ تەكشۈرۈش ئۆمىكىگە ياكى جەمئىيەتكە ۋە ياكى خەلقئاراغا ئاشكارىلىنىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئاھالىلەر قايتىدىن سەگەكلەشتۈرۈلگەن. بۇ تەشۋىقاتلار ھازىر خېلى كۈچەپ قاپتۇ، بۇنى دوۋيىن ئۈندىدارلار ئارقىلىق خەلققە يەتكۈزۈۋاتقان ئىكەن. ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن كېيىن رايوندا ئېلىپ بېرىلغان تۇتقۇنلاردا دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلاش، مۇھىم باھانىلەردىن بىرى بولغان ئېنىقلىشىمىزچە، بۇ ئاتالمىش جىنايەتنى سادىر قىلغانلار يەتتە يىلدىن تۆۋەن كېسىلمىگەن، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇندىن كېيىن دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلىغانلار ئەمەس، ھەتتا كۆرۈپ ۋە بىلىپ قالغانلارمۇ جازالانغان. بار تېلېفوندىن بىر نەرسە سوراش ھەممە نەرسىنىڭكى بىر قائىدە تەرتىپى بار ئۇچۇ بىزنىڭكى گۇڭئەن خىزمىتىنىڭكى سىز سىز بۇ خىزمەتنىڭكى قانچىلىك مۇھىملىقىنى قانچىلىك مەخپىيەتلىككە چېتىلىدىغىنىنى ھەممىنى بىلىسىز خوش. زۇمرەت داۋۇت نۆۋەتتە ئاھالىلەرنىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلاشنىڭ قانداق بىر ئاقىۋەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدىغانلىقى، يەنى بۇ جەھەتتە سەزگۈر ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
ئۇلار بىلەن يېقىنلاشماڭلار، بولۇپمۇ چەت ئەللىكنى كۆرگەندە يېقىنلاشماڭلار ئۇلارغا. ھەرقانداق ئەھۋال ئاستىدا دۆلىتىمىزنىڭ ياخشى سىياسەتلىرىنى ئۇلارغا، ھېلىقى ياخشى سىياسەتلىرىنى ئۇلارغا دەڭلار دېگەندەك گەپلەرنى قىلاتتى.

قالايمىقان سۆزلىمەسلىك دېگەندەك مۇشۇ بىر مۇشۇنداق خىتاي دەرس بېرىۋاتىدۇ خەلقىگە دەپ ئويلاۋاتىمەن بۇ يۈز پىرسەنت شۇنىڭ ئالدىنى ئېلىۋاتىدۇ دەپ ئويلاۋاتىمەن.
تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان خادىملاردىن بىرىمۇ دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ساقلاش ھەققىدىكى ئاگاھلاندۇرۇشلارنىڭ چەت ئەلدىن كېلىدىغان بىر تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى بىلەن ئالاقىدار ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. تېلېفون زىيارەتلىرىمىزدە ئاشكارىلىنىشىچە، دائىرىلەر ب د ت نىڭ تەكشۈرۈش ئۆمىكى رايوندا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتقان مەزگىلىدە ۋە ئۇنىڭ ئالدىدا چەت ئەل مۇخبىرلىرىنىڭ رايونغا تېلېفون قىلىپ ئۇچۇر ئېلىشىنىڭمۇ ئالدىنى ئېلىشقا تىرىشقان. ھېلىقى مانا ئۇقتۇرۇشلىرى ئالدىدا نۆل بار نومۇرلارنى ئالما دەيدىغان بىر ئۇقتۇرۇش بار ئەمەسمۇ؟

مەلۇم بولۇشىچە، ئاساسىي قاتلاملارغا دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ساقلاشتىكى ئوننى قىلماسلىق نامىدا بىر ئۇقتۇرۇشمۇ تارقىتىلغان. بازارلىق ساقچىخانىمۇ ماۋۇ يەكەندە، ھەئە، سىلەر ماۋۇ ھېلىقى دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ساقلاشتا ئوننى قىلماسلىق دېگەن بىر ئۇقتۇرۇشنى تاپشۇرۇپ ئالدىڭلارمۇ؟ شۇنداق بىر ئۇقتۇرۇش كەلدىمۇ سىلىگە؟ ھەئە، كەلدى.
تاپشۇرۇپ ئالدۇق.
قانچىلىك ۋاقىت بولدى سىلىگە شۇ ئۇقتۇرۇشنى تاپشۇرۇۋالغىنى؟ ئىككى ئاي بولۇپ قالدىغۇ دەيمەن. بۇ دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى بۇ سىر تۇتۇش دېگەن بۇ قائىدە بۇرۇنمۇ بارتىغۇ بۇنى نېمە ئۈچۈن تاپشۇرۇۋالدىڭلار ئەمدى مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە نېمە ئۈچۈن تاپشۇرۇۋالدىڭلار نېمە ئۈچۈن تارقىتىلىپتۇ.
BDTدىن تەكشۈرۈش كەلمەكچىكەن شۇڭا.
ئامېرىكىدىكى سىياسىي كۆزەتكۈچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ. بۇ يەردە خىتاينىڭ دۆلەت مەخپىيىتى دېگەن ۋاقتىدا يەنە بىر جەھەتنى ئېلىپ ئېيتقان ۋاقتىدا دۆلەت مەخپىيىتى دېگەن نېمە؟ يەنە ئۇنى ھەممە ئادەم بىلەلەمدۇ؟ ھەممە ئادەم بىلەلىسە، يەكەننىڭ سەھرادىكى بىر دېھقان بىلەلىگەن بولسا، ئۇ دەۋلەت مەخپىيىتىمۇ يە دەۋلەتنىڭ سىياسىتىمۇ؟ مانا بىر سوئال سوراش توغرا كېلىدۇ. ئەگەر دەۋلەت مەخپىيىتىنى، مەسىلەن، خىتاينىڭكى ھازىرغىچە پاش بولغان بىر نەچچە ھۆججەتلىرى بار، قاراقاش تىزىملىكى ئۇ بۇلار، ئۇلارنىڭ ئۈستىگە دەۋلەت مەخپىيىتى دەپ يېزىقلىق، ئۇنى يەكەندىكى بىر ئۇيغۇرنىڭ دېھقانى ياكى بىر تاغنىڭ ئىچىدىكى قويچى ئۇنى بىلەلمەيدۇ، كۆرەلمەيدۇ. ئەمدى بۇ يەردە ئەگەر خىتاي دېھقانلارغا، ھەر بىر پۇقراغا، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا قارىتىپ بۇنداق ئوننى دۆلەت مەخپىيىتىنى ئاشكارىلىماسلىق توغرىلىق ئاگاھ بېرىش، قورقۇتۇش،

مىشېل باچېلېت خانىمنىڭكى بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭ بار يوقلىغىنى ۋە ئۇنىڭ دەلىل ئىسپاتىنى بىر قۇر تەكشۈرگىنى بېرىشنىڭ ئالدىدا چىقىشى دېمەك خىتاي بۇ يەردە بىر ئەندىشە بار خىتاي بىرىنچىدىن ئەندىشە قىلىۋاتىدۇ ئىككىنچىدىن ئۇيغۇرلارغا ھەم ئاگاھ ھەم تەھدىت ھەم قورقۇتۇش بۇ دېمەك خىتاي بىر نەرسىنى يوشۇرماقچى

ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ كىتاب كۆرگەزمىلىرىدىن بىرى بولغان لوس ئانژېلېس كىتاب كۆرگەزمىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق پائالىيىتى يېقىندا جەنۇبىي كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگەن لوس ئانژېلېس ئۇيغۇر جەمئىيىتى بۇ كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتايلى دېگەن تېمىدا كىتاب كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە ئېلىپ بارغان سۆھبەت پىروگراممىسىغا دىققەت بەرگەيسىلەر. ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ كىتاب كۆرگەزمىلىرىدىن بىرى بولغان لوس ئانژېلېس كىتاب كۆرگەزمىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق پائالىيىتى يېقىندا جەنۇبىي كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگەن لوس ئانژېلېس ئۇيغۇر جەمئىيىتى بۇ كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتايلى دېگەن تېمىدا كىتاب كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزگەن بۇ كۆرگەزمىدە ئۇلار خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قارشى كۈرەش قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلاتقان شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ يېقىن تارىختىكى پاجىئەلىك قىسمەتلىرىگە بېغىشلانغان قىممەتلىك ئەسەرلەرنى تونۇشتۇرۇپ ئامېرىكا جەمئىيىتىنى ئۇيغۇرلار ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ مەلۇمات ئېلىشقا ۋە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىرغان ئىگىلىشىمىزچە لوس ئانژېلېس كىتاب كۆرگەزمىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ ھەر يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرقى ھەپتىسىدە ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان بولۇپ كالىفورنىيە ۋە ئامېرىكىنىڭ باشقا شتاتلىرىدىن بولۇپ تەخمىنەن بىر يۈز ئەللىك مىڭ كىشى بۇ كۆرگەزمىگە كېلىدىكەن كۆرگەزمىدە كىتابلارنى كۆرگەزمە قىلىش ۋە تونۇشتۇرۇش، كىتاب ئاپتورلىرى ياكى نەشرىيات مەسئۇللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ پاراڭلىشىش، گۇرۇپپىلار بويىچە مۇھاكىمە يىغىنلىرى ئۆتكۈزۈش، داڭلىق ئەسەرلەرنى يازغۇچىلارنىڭ ئۆزىنىڭ ئاۋازىدىن ئاڭلاش، مۇزىكا ئورۇنداش ۋە باشقا سەنئەت پائالىيەتلىرىنى كۆرسىتىش ئاساس قىلىنىدىكەن. بىز بۇ قېتىملىق لوس ئانژېلېس كىتاب كۆرگەزمىسىگە قاتناشقان لوس ئانژېلېس ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدە ئۇچۇر ئىگىلەش ئۈچۈن،

ئامېرىكىدىكى چوڭ بىر ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ بىرسى ئەمدى بۇ بۇ كىتاب يەرمەنكىسى بولاۋاتقانغا تەخمىنەن ئون نەچچە يىلدىن ئاشتى بۇ ئۆتكەندە ئىككى قېتىم ماۋۇ پاندېمىك دەپ توختاپ قالغانىدى ما قېتىم ئەمدى تۇنجى قېتىم يەنە قايتىدىن باشلاندى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بۇنداق كىتاب يەرمەنكىسىگە قويغۇدەك كىتابلار ناھايىتى كەمتى بولۇپمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىققا ئائىت كىتابلار ماتېرىياللار كەمتى ئەمدى ھازىر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۆزىڭىز كۆرگەندەك نۇرغۇن بىر قىسىم مۇھىم مۇھىم كىتابلار يېزىلدى بەزىلىرى مۇشۇ ئۇنىۋېرسىتېتتىكى ئاكادېمىيەچىلەر تەتقىقاتچىلار ئارقىلىق يېزىلدى بەزىلىرى سىياسىيونلار تەرىپىدىن يېزىلدى بەزى كىتابلار بولۇپمۇ مۇشۇ گۈلباھار خانىم سايراگۈل خانىملارنىڭكى ئۆزىنىڭكى مۇشۇ لاگېردا كەچۈرگەن كەچۈرمىشلىرىنى يازغان كىتابلار بازارغا سېلىندى شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئەمدى بۇ قېتىم ئەمدى مۇشۇ جەنۇبىي كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا بۇ كىتابلارنى تونۇشتۇرۇشنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى ھېس قىلدۇق ھەم شۇنى تونۇشتۇرۇشنى قارار قىلدۇق لوس ئانژېلېستىكى ئۇيغۇر جامائەتلىرىمۇ ئىنتايىن جىق كۈچ چىقاردى دەسلەپ مۇشۇ يازغۇچىلار ئارقىلىق ئۇلارنىڭ نەشرىياتچىلىرى ئارقىلىق ئۇلار بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ رۇخسىتىنى ئالدۇق ئۇنىڭدىن باشقا مەرۋايىت خانىم مەمەت جۈمە ئەپەندىمگە ئوخشاش بىزنىڭ ئارىمىزدىن چىققان تونۇلغان ئەرتىسلىرىمىزنىمۇ قوشۇشنى قارار قىلدۇق چۈنكى بىزنىڭكى ھېكايىمىز نۇرغۇن يوللار بىلەن ئېيتىلىدۇ كىتابلارنى تونۇشتۇرۇش ئاپتورلارنى تونۇشتۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ ھېكايىمىزنى ئېيتىش دەردىمىزنى دۇنياغا ئاڭلىتىش ئۇنىڭ ئارقىلىق بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بېسىم چىقىرىپ كۈرەش قىلمىساق بولمايدۇ دېمەك بۇ كۆرگەزمىگە كىتابتىن باشقا يەنە رەسساملارنىڭ رەسىملىرىمۇ قويۇلغان قانداق قىلىپ رەسىم قويۇشنى ئويلىشىپ قالدىڭلار مەرۋايىت خانىمنىڭكى ئۆزۈڭلار بىلىسىلەر ئىنىسىنى قېيىنسىڭلىسىنى قېيىنئىنىسىنى تۈرمىگە ئەكىرىپ كەتكەن ئۇلارنى ئون نەچچە يىل كېسىۋەتكەن مەمەت جۈمە ئەپەندىم ئۆزى ئارتىس ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ مەمەت جۈمە ئەپەندىمنىڭمۇ ئىنىسىنى لاگېرغا ئەكىرىپ كېتىپ ئون نەچچە يىل كېسىۋەتتى بىز بۇنى بىلىمىز ئۇلارنىڭكى ھېكايىسىنى چوقۇم ئاڭلىشىمىز كېرەك. كۆرگەزمىدە يەنە قانداق پائالىيەتلەرنى قىلدىڭلار؟ قانداق كىتابلارنى قويدۇڭلار؟ كۆرگەنلەر بۇ ھەقتە قانداق ئىنكاستا بولدى؟ بۇ ھەقتە ھېس قىلغانلىرىڭىزنى سۆزلەپ بەرگەن بولسىڭىز. شان رابېرتس، دەررېن بايلېرلارنىڭكى كىتابلىرىنىمۇ مۇشۇ ئاكادېمىيەچىلەر نۇرغۇنلىرى كۆردى ھەم سېتىۋالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى، بەزىلىرى سېتىۋالدى. ئۇنىڭدىن باشقا گۈلباھار خانىمنىڭ ھېكايىسىمۇ ئىنتايىن كۈچلۈك. بۇ خانىمنىڭ كىتابلىرىنى ئالغانلارمۇ شۇنداق كۆپ بولدى. ھېكايىسىنى ئاڭلىغانلارمۇ شۇنداق كۆپ بولدى ئۇنىڭدىن باشقا يەنە سايراگۈلنىڭ كىتابىنىمۇ تونۇشتۇردۇق ئۇنىڭدىن باشقا ئابدۇكېرىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭمۇ كىتابىنى تونۇشتۇردۇق جەۋھەر ئىلھامنىڭ يېڭى چىققان كىتابىنىمۇ ناھايىتى قىزغىنلىق بىلەن تونۇشتۇردۇق ھەم ئومۇمەن ئېيتقان ۋاقتىدا ئەمدى بۇ يەرمەنكىگە كەلگەنلەر بولۇپمۇ شەنبە كۈنى ناھايىتى كۆپ ئادەم كەلدى ئۇنىڭدىن باشقا بىز تەشۋىقات قەغىزىنىمۇ تەييارلىغانىدۇق

كۆرگەنلەر بولدى. بىزدە مۇشۇنداق ئۆزىمىزدىن چىققان دۇنياغا داڭلىق ئەرتىسلىرىمىز، ئاپتورلىرىمىز، يازغۇچىلىرىمىز، ئەدەبىياتچىلىرىمىز، ئانىڭدىن كېيىن مۇشۇ پەن تېخنىكا جەھەتتە مۇۋەپپەقىيەت قازانغان مۇشۇنداق ئالىملىرىمىز بىلەنمۇ بىز ئۆزىمىزنىڭ داۋاسىنى داۋاملاشتۇرىدىكەنمىز.
ئەمدى كىتاب يەرمەنكىسىدە ئۆزىڭىز كۆردىڭىز ئەمدى باشتىن ئاخىرى بىلىسىز ئەھۋاللارنى سىزگە تەسىر قىلغان ئەڭ مۇھىم ئىشلاردىن قايسى قايسىلىرى بار مەسىلەن شۇ
مۇھىم جەريانى بۇ كىتاب يەرمەنكىسىگە كېلىدىغانلار ئاساسەن مۇشۇ ئاكادېمىيەدە تۇرىدىغان ئاكادېمىيە تەرەپ ئىشلەيدىغان ئۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ كىتابلارغا نۇرغۇن قىزىقىدىغان ئىنسانلار كېلىدىكەن ئۇ بىر ئىككىنچىدىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بىز يەرمەنكە قىلغان چاغدا بىزنىڭ ئالدىمىزغا كەلگەنلەرنىڭ نۇرغۇنلىرى ئۇيغۇر دېگەننىڭ كىملىكىنى بىلمەيدىكەنتۇق شۇڭا بىز چۈشەندۈرگەندە ناھايىتى باشتىن چۈشەندۈردۇق بۇ قېتىم ئۈچ يىلدىن كېيىن يېنىمىزغا كەلگەنلەردىن بىرىنچى سورىغان سوئالىمىز ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىلىق ئاڭلىدىڭمۇ بىلەمسەن دېسەك ۋاي ئەلۋەتتە بىلىمەن بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى سىلەر قىلىۋاتقان بۇ جىنايىتىدىن قاتتىق يىرگىنىمىز دەپ گەپنى باشلىدى شۇنىڭ بىلەن بۇ يەردە بىز ئۇيغۇر كىمۇ دېيىشنىڭ ئورنىغا مانا كىتابلارنىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇردۇق مۇشۇ كىتاب ئارقىلىق ھازىرقى ئۇيغۇرلارنىڭكى قىرغىنچىلىققا يۈزلىنىۋاتقان ئەھۋالىنى تونۇشتۇردۇق بىزنىڭ قېشىمىزغا كەلگەن ئىنسانلار بىر ھېچ بولمىغاندا ئازراق بولسىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ئەھۋالىنى بىلىپ ئۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ ياخشى ئۆگىنىش تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش. ئۇنىڭدىن كېيىن بىز قانداق قىپ بېرىمىز سىلەرگە، بىزگە سىلەرنىڭ قانداق ياردىمىڭلار كېرەك دېگەن دەرىجىدە كېلىپ بىزنىڭ قېشىمىزغا كەپتۇ. بىزنىڭ بۇ كۈرەشلىرىمىز، باشقىلارنىڭكى قىلغان قۇربانلىقلىرى ھەرگىز ھەرگىز زىيان كەتمەپتۇ. بىزدە ئۈمىد باركەن، بىزنىڭ ئىنقىلابلىرىمىز ئۈمىد باركەن، بىزنىڭ كەلگۈسىمىزدە ئۈمىد باركەن، ھەممىمىز بىر نىيەت بىر مەقسەتتە ئالدىغا قاراپ ماڭساق بىز چوقۇم غەلىبە قىلىدىكەنمىز. بۇنىڭغا چوقۇم چۈشىنىشىمىز كېرەك.
دوكتور بىل كىلارك ئەپەندى ئىلى پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ۋە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇ-ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغان ئۇيغۇرشۇناس بولۇپ ئۇيغۇر ئائىلىلىرى ھەققىدە ئىزدىنىپ كەلگەن ئۇ بۇ قېتىمقى كىتاب كۆرگەزمىسى ھەققىدىكى تەسىراتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى بۇ كىتاب كۆرگەزمىسى ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى. قېشىمىزغا كۆپ ئادەم كەلدى ھەم كىتابلارغا قىزىقتى. ئۇلارنىڭ ئىچىدە ھەر خىل كىشىلەر بار ئىدى. بەزىلىرى ئۇيغۇرلارنى ئاڭلاپمۇ باقمىغان ئىكەن. ئۇلارغا ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇردۇق. بۇنىڭ ئەھمىيىتى چوڭ بولدى. تېخىمۇ كۆپ ئادەم ئۇيغۇرلارنى تونۇدى ۋە ئۇلارنىڭ خىتايدا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى، يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا نۇرغۇن ئۇيغۇرلارنىڭ سولانغانلىقىنى بىلدى. ئۇلار يەنە كۆرگەزمىگە قويۇلغان كىتابلارغا قىزىقتى. ئەگەر قولىمىزدىكى كىتابلار كۆپرەك بولغان بولسىدى، تېخىمۇ كۆپ كىتابلارنى ساتالايتتۇق. ئەمما كىتابلىرىمىزنىڭ تۈرى ھەر خىل بولۇپ، ئاساسلىق گۈلباھار خاتىۋاجى قاتارلىق لاگېر شاھىتلىرىنىڭ ھېكايىلىرى بىلەن شان روبېرتس، دەررېن بايلېر ھەمدە نۇرى تۈركەلنىڭ نەشردىن چىقماقچى بولغان ئەسەرلىرىدىن تەشكىل تاپتى. بۇ كۆرگەزمە جەنۇبىي كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگەن بولغاچقا، بۇ يەردە ئوقۇۋاتقان خىتاي ئوقۇغۇچىلار قېشىمىزغا كېلىپ توختاپ، كىتابلارنى كۆرۈپ ھەيران قالدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارغا شىنجاڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوق دېگەن بولسا كېرەك. شۇنداقتىمۇ ئۇلار بى بى سى، نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى، لوس ئانژېلېس ۋاقتى قاتارلىق تاراتقۇلاردىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى، غەرب ئەللىرىنىڭ خىتايدىكى جىنايەتنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېلان قىلغانلىقىنى چوقۇم ئاڭلىغان. شۇڭا ئۇلار بۇ يەردە ھەيران قالدى.

ھۆكۈمەتنىڭ بۇ قارارى كانادادىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغان كانادا سىياسىيونلىرىنىڭ نارازىلىقىغا ئۇچرىغان. كانادا پارلامېنتىنىڭ بىر كومىتېتى بۇ خىل ئىمتىيازدىن خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن قاچقان ئۇيغۇرلارنىڭمۇ بەھرىمەن بولۇشىنى تەلەپ قىلغان. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. كانادا پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسىنىڭ گراژدانلىق ۋە كۆچمەنلەر كومىتېتى يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل بىردەك ئاۋاز بىلەن قارار ماقۇللاپ، ھۆكۈمەتنىڭ خىتاينىڭ زىيانكەشلىكىدىن قېچىپ چىققان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا پانالىق بېرىشنى، ئۇلارغا پانالىق بېرىشتە مەۋجۇت بەلگىلىمىلەردىكى رەسمىيەتلەرنى قىسقارتىشنى تەلەپ قىلغان. بۇ كانادا پارلامېنتىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئىككىنجى ئايدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلغان ۋەھشىيلىكلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلغاندىن بېرى ئۇنىڭ تۇنجى قېتىم بۇنداق بىر قارارنامە ماقۇللىشىدۇر قارارنامىدا كۆرسىتىلىشىچە كانادا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مۇساپىرلارنى قوبۇل قىلىشتا بدتنىڭ مۇساپىرلار مەھكىمىسىگە ئىلتىماس قىلىش باسقۇچى ياكى ئۈچىنچى دۆلەتنىڭ ۋاقىتلىق قوغدالغۇچى سالاھىيىتىگە ئېرىشىش باسقۇچلىرىنى قىسقارتىپ بىۋاسىتە قوبۇل قىلىشى مۇساپىرلارغا ئالاقىدار بىيومېترىك ئۇچۇر توپلاش رەسمىيەتلىرىنى كاناداغا كەلگەندىن كېيىن بېجىرىشى كېرەككەن ھۆكۈمەتنىڭ مەزكۇر قارارنامىدىكى تەلەپلەرگە قانداق ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقى مەلۇم ئەمەس ئەمما قارارنامىدە ھۆكۈمەتنىڭ ئوتتۇز كۈن ئىچىدە گرەجدانلىق ۋە كۆچمەنلەر كومىتېتىغا جاۋاب بېرىشى تەلەپ قىلىنغان قارارنامە گرەجدانلىق ۋە كۆچمەنلەر كومىتېتىنىڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن بولغان ئەزالىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون بىر نەپەر ئەزاسىنىڭ بىردەك قوللىشى بىلەن ماقۇللانغان گارنېت جېنيۇس بۇ قارارنامىنى ئاكتىپلىق بىلەن قوللىغان كونسېرۋاتىپ پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ بىرى ئۇ يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېل مەزكۇر قارارنامە ھەققىدىكى مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ قارارنامىدە ھۆكۈمەت ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى قوبۇل قىلىشقا چاقىرىلىپلا قالماي ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يەنە بىر قېتىم ئېتىراپ قىلىنغانلىقىنى بىلدۈردى گارنېت جېنيۇس مۇنداق دېدى: بۇ قارارنامە بىر قانچە مەسىلىدە، بولۇپمۇ بىرىنچى بولۇپ خىتايدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قايتا ئېتىراپ قىلدى. بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قايتا مۇئەييەنلەشتۈرۈلۈشى بولۇپ بۇ قارارنامىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم پارچىسى. ئۇنىڭدىن سىرت قارارنامىدە ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچراش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى ئېتىراپ قىلىشقا چاقىرىلدى. بىز خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەسىر كۈچىنىڭ چېگرا ھالقىپ پاناھلىق جاي ئىزدەۋاتقان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىگە تەھدىت سېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز شۇڭا قارارنامىدە كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى قوللاپ ئۇلار ئۇچرىغان قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بىر چىقىش يولى تېپىشقا چاقىرىلدى بۇ قارارنامىنىڭ كومىتېتتا بىردەك قوللاشقا ئېرىشكەنلىكىنى كۆرۈشتىن ۋە ئۇنى قوللاشتىن مەمنۇن بولدۇم لېكىن گارنېت جېنيۇسنىڭ ئېيتىشىچە كومىتېت ھۆكۈمەتنىڭ ئوتتۇز كۈن ئىچىدە بۇ قارارنامىغا جاۋاب بېرىشىنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ھۆكۈمەتكە قارىتا ھېچقانداق قانۇنىي مەجبۇرلاش كۈچى يوق ئىكەن گارنېت جېنيۇس بۇ قارارنامىنىڭ قانۇنىي مەجبۇرلاش كۈچى يوق ئۇنىڭدا پەقەت ھۆكۈمەتنىڭ ۋەزىيەتكە ئىنكاس بىلدۈرۈشى تەلەپ قىلىنغان ئۇنىڭ ئەھمىيىتى ھۆكۈمەتكە بۇ سىگنالنى بېرىپ، ئۇنىڭ تەدبىر قوللىنىپ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىغا ياردەمدە بولۇشىنى تەلەپ قىلىشتۇر. ئەمدى بۇنىڭغا قانداق جاۋاب بېرىش ھۆكۈمەتكە باغلىق. قارارنامىدا ھۆكۈمەتنىڭ ئوتتۇز كۈن ئىچىدە كومىتېتقا جاۋاب بېرىشى تەلەپ قىلىندى. شۇڭا بىز ھۆكۈمەتنىڭ نېمە دەيدىغانلىقى ۋە قانداق تەدبىر ئالىدىغانلىقىنى كۆرىمىز. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قارارنامە كانادا پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسىنىڭ كېيۇبېك گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، قوشۇمچە ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئالېكسىس برېنېس دۆسېپ تەرىپىدىن سۇنۇلغان. قارارنامە يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل مەزكۇر كومىتېتتا ئاۋازغا قويۇلغاندا ئالېكسىس برېنېس دۆسېپ سۆز قىلىپ، مۇنداق دېگەن. خىتايدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنىڭ دائىملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ تەھدىتىگە ئۇچرايدىغانلىقى ۋە ئۈچىنچى دۆلەتتە بولغانلارنىڭ تۇتۇپ قېلىنىپ خىتايغا قايتۇرۇلىدىغانلىقى ياكى قىيناش ۋە باشقا ناچار مۇئامىلىلەرگە ئۇچراش خەۋپىگە دۇچ كېلىدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتقاندا ئۇلارنىڭ يول خېتى گۇۋاھنامىسىغا ئېرىشىپ كاناداغا كېلىۋالغۇچە بىئومېترىك ئالاھىدە تەلەپلەرنىڭ بىكار قىلىنىشى كېرەك ئەگەر ئۇلاردا يول خېتى گۇۋاھنامىسى بولمىسا ھەمدە ئاشكارىلانغان ئۈچىنچى دۆلەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقىلارنىڭ كاناداغا كېلىشى كاشىلىغا ئۇچرايدۇ. ئۈچىنچى، بۇ ب د ت نىڭ مۇساپىرلىق سالاھىيىتىنىمۇ كۆزدە تۇتىدۇ. مەزكۇر قارارنامە كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىندا ئۇرۇشتىن قاچقان ئۇكرائىنا پۇقرالىرىغا قارىتا بىردەك ئالاھىدە مۇساپىرلىق ئىمتىيازى بېرىشنى ئېلان قىلىشىدىن كېيىن سۇنۇلغان. ھۆكۈمەتنىڭ بۇ قارارى كانادادىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغان كانادا سىياسىيونلىرىنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان ئۇلار بۇ ئىمتىيازدىن خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن قاچقان ئۇيغۇرلارنىڭمۇ بەھرىمەن بولۇشىنى تەلەپ قىلغان قارارنامە ئاۋازغا قويۇلغاندا پارلامېنت ئەزاسى جېننى كۋان بۇنىڭغا پوزىتسىيە بىلدۈرۈپ، ئالاھىدە مۇساپىرلىق ئىمتىيازىنىڭ بارلىق مىللەتلەرگە ئوخشاش ئىجرا قىلىنىشىنى تەلەپ قىلغان. جېننى كۋان مۇنداق دېدى، مەن بۇ قارارنامىنى قوللايمەن، بۇنىڭدا ھېچقانداق چاتاق يوق. بىراق بۇ يەردە شۇ نەرسە ئىزچىل تەكىتلىنىپ كەلدى. بۇ مېنىڭمۇ قارىشىم، ھۆكۈمەت ئالاھىدە مۇساپىرلىق تەدبىرلىرىنى توقۇنۇش ۋە زىيانكەشلىككە دۇچ كېلىۋاتقان ھەرقايسى رايونلاردىكى بارلىق گۇرۇپپىلارغا ئوخشاش رەۋىشتە تەڭ تەتبىقلىشى كېرەك. بىز ھۆكۈمەتنىڭ بۇ تەدبىرلەرنى ئۇكرائىنىلىقلار بىلەن باشقىلارغا قانداق پەرقلىق تەتبىقلىغانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. مەسىلەن، بىز بۈگۈن بۇ كومىتېتتا ئافغانلارنىڭ مەسىلىسىنى سۆزلەشتۇق. بۇ خاتا، بۇ ئىش بۇنداق بولماسلىقى كېرەك. كانادادىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ كاناداغا كېلىشىگە كانادانىڭ ھازىرقى مەۋجۇت بەلگىلىمىلىرى كاشىلا بولماقتا ئىكەن. ھۆكۈمەتنىڭ تۇتقان سىياسىتى ئەسلىدە ناچار ئەمەس، لېكىن

شۇنداق بولغان ئۇيغۇرلار كاناداغا كېلىپ پاناھلىق تىلىيەلمەيدۇ بىزگە ئوخشاش. شۇڭلاشقا قىيىن قىلىشىنىڭ سەۋەبى مۇشۇ ئەمما ھۆكۈمەت ئۈچۈن مەۋجۇت ھېلىقى ھازىرقى بەلگىلىمىلەر بويىچە ئىش كۆرگىنى ئۈچۈن مۇشۇنداق بولۇۋاتقان ئىش. كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش تەشكىلاتىنىڭ دىرېكتورى مەمەت توختى يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېل بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ھازىرقى ماقۇللانغان قارارنامىدە ئۇكرائىنىلىقلارغا تۇتقان سىياسەتنى

قوغدىنىش سالاھىيىتى ئۇنى تەلەپ قىلاتتى، ئۇنى كۆتۈرۈۋەتتى. يەنە بىرسى مۇشۇ بىيومېترىك ئۇچۇرلىرىنى ئېلىشتا بۇنىڭدىمۇ بىر توسالغۇلار بارتتى، ئۇيغۇرلار ساياھەت قىلالماي، پاسپورت يوق دېگەن يەرگە بارالمايچۇ. مۇشۇنى كانادا كەپ بولغاندىن كېيىن قىلىش. لېكىن بەكگراند چېك دەيمىزغۇ، ئارقا كۆرۈنۈشىنى تەكشۈرۈش، بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش ئۇ جەريانلىرى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن سالامەتلىك جەھەتتىنمۇ تۇبېركۇليوزدەك جۇقۇملۇق كېسەل بارمۇ يوق. ئۇ نەرسىلەرنى يەنە تەكشۈرەيدۇ، لېكىن ئاساسلىق ئەمدى ما ئىككى چوڭ توسالغۇ كۆتۈرۈۋېتىلگەن. كانادا پارلامېنتى گراجدانلىق ۋە كۆچمەنلەر كومىتېتىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل ماقۇللانغان قارارىدا خىتايدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارنىڭ داۋاملىق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقانلىقى ۋە ئۈچىنچى دۆلەتتىكى كىشىلەرنىڭ تۇتقۇن قىلىنىش، خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقى،

ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباسنىڭ ھەدىسى دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ ئىز دېرەكسىز يوقاپ كېتىشىنى تېما قىلغان ھەدەمنى ئىزدەش يولىدا ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل قازاقىستاننىڭ ئالماتا شەھىرىدە كۆرسىتىلگەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ فىلىم ئامېرىكىنىڭ ئالماتادا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىدا ئالماتا شەھىرىدىكى ئامېرىكا كائىنات مۇنارى بىناسىدا تاماشىبىنلار بىلەن يۈز كۆرۈشكەن

ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئىنتايىن مۇرەككەپ بىر مەزگىلدە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ يۈزلىگەن، مىڭلىغان ئۇيغۇر سەركىلىرىنى تۈرمىلەردە، جازا لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇشى دۇنيادىكى بارلىق ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ، پۈتكۈل ئۇيغۇر جامائەتچىلىكىنىڭ نارازىلىقىنى تۇغدۇرماقتا. شۇلارنىڭ بىرى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباسنىڭ ئاچىسى دوختۇر گۈلشەن ئابباس خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەندىن كېيىن ئىز-دېرەكسىز غايىب بولغان. گۈلشەن ئابباسنى تۈرمىدىن ئازاد قىلىش يولىدا تىنماي ھەرىكەت قىلىۋاتقان روشەن ئابباسنىڭ كۆپ كۈچ چىقىرىشى ئارقىسىدا بۇ ھەقتە ھۆججەتلىك فىلىم ئىشلىنىپ، ھازىر ئۇ دۇنيانىڭ ھەر قايسى مەملىكەتلىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ۋە باشقىمۇ مىللەتلەرنىڭ دىققىتىدە بولماقتا. مەزكۇر فىلىم ھەدەمنى ئىزدەش يولىدا دەپ ئاتىلىپ، كۆك ئاسمان ئىستۇدىيەسىنىڭ فىلىم ئىشلىگۈچىسى جاۋات مىرەلى تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن. يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى بۇ فىلىم ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ قازاقىستاننىڭ ئالمۇتى شەھىرىدىكى باش كونسۇلخانىسىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن شەھەرنىڭ ئامېرىكا كائىنات مۇنارى بىناسىدا كۆرسىتىلگەن. ئۇنىڭغا ئۇيغۇر ۋە قازاق ۋەكىللىرى قاتنىشىپ، ئۇلار فىلىم كۆرسىتىلگەندىن كېيىن روشەن ئابباس ۋە فىلىم ئىشلىگۈچىلەر بىلەن سۆھبەتلىشىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغان. ئامېرىكا كونسۇلخانىسىنىڭ تەكلىپنامىسىدە مۇنداق دېيىلگەن، سىزنى ھەدىسى خىتاينىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا تۇتۇۋېلىنغان ئامېرىكىلىق پائالىيەتچى ھەققىدە ھېكايە قىلىنغان ھەدەمنى ئىزدەش يولىدا فىلىمىنى كۆرۈشكە تەكلىپ قىلىمىز. ئۇ جامائەتچىلىكنىڭ دىققىتىنى تارتىش ۋە ئۆزىنىڭ غايىب بولغان ھەدىسىنىڭ تۇرغان جايى ھەققىدە ئىلمەكنى تېپىش ئۈچۈن ساياھەتكە چىقىدۇ. سەكسەن مىنۇتلۇق كۆرسىتىشتىن كېيىن فىلىم قەھرىمانى روشەن ئابباس ۋە رېژىسسور جاۋاد مىرەلى بىلەن شەرتلىك مۇنازىرە بولىدۇ. فىلىم رۇسچە تەرجىمىسى بىلەن ئىنگلىز تىلىدا كۆرسىتىلىدۇ. مۇھاكىمە ۋاقتىدا ئىنگلىز تىلىدىن رۇس تىلىغا ئۇتتۇر تەرجىمە بېرىلىدۇ. مەرھەمەت، ئۆزىڭىزنىڭ قاتنىشىدىغانلىقىڭىزنى تەستىقلاپ بېرىڭ. بىز ئەنە شۇ مۇراسىمغا قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىلى، ھازىر ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ ئۇيغۇر ناھىيەسىدە تۇرۇۋاتقان سەيدالىم ئامۇتوفنى زىيارەت قىلدۇق. سەيدالىم ئامۇتوف ئەپەندى مەزكۇر فىلىمدىن چوڭ تەسىرات ئالغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. بۇ فىلىمنىڭ بولىدىغىنىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆيدە ئولتۇرالماي شۇ ئۈچ يۈز كىلومېتىر يەردىن يېتىپ كەلدىم، قاتناشتىم. بۇنى ئۇيۇشتۇرغان ئامېرىكا كونسۇلخانىسى، ھە ئۇ يەردە براين تېم بروك دېگەن سىياسىي ئىقتىسادىي بۆلۈمدە ئىشلەيدىغان بىر كونسۇل بالا باركەن شۇ ئېپ ماڭدى. ناھايىتى بىر تەشۋىش ئىلكىدە ناھايىتى بىر ھاياجانلىق ئىلكىدە خەلقىمىزنىڭ مۇشۇ كۈنگە چۈشۈپ قالغىنىغا يىغلاپ ئوتادۇق. ئۇ يەرگە بىزدىن باشقا قازاق ۋەكىللىرى كېلىپ ئوتادى بىز بىلەن بىللە. ياشلاردىنمۇ بولدى. ۋەتىنىمىزنىڭكى مۇشۇ بىر ئېغىر ئەھۋالدا قېلىۋاتقىنىغا ياشلارنىڭكى ئاكتىپلىق كۆرسىتىۋاتقىنىمۇ بىز ئۈچۈن ناھايىتى بىر خۇشاللىق ئىش. بۇ فىلىم جەريانىدا بىز ئاشۇ قورقماس، ئەر يۈرەك، باتۇر ئىنسانلارنىڭ ئارقىسىدا قانچىلىك ئادەملەر تۇرىدۇ بۇ ئىشنىڭ ئارقىسىدا. بېشىدا مىليون دەپ باشلايدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن بىز سوئال جاۋاب قىلغان ۋاقتىدا بۆلۈمىدە ئۈچ مىليوندىن ئوشۇق ئىكەنلىكىنى بىز كۆزىمىز يېتىدۇ، بىلىمىز، بارغانسېرى كۆپىيىپ كېتىپ بارىدۇ دېگەن گەپلەرنى قىلدى. مۇشۇ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا يول قويۇۋاتقىنىغا بىرلەشكەن مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ۋە باشقىمۇ دۆلەتلەرنىڭكى، بولۇپمۇ مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ سۈت ئۇيقۇدا بوۋاتقىنىغا ئىچىمىز ئاغرىيدۇ. مەسىلەن، ھازىرقى ۋەزىيەتتە ئورۇس بىلەن ئۇكرائىنانىڭ ئارىسىدىكى سوقۇشتا كۆپ ئۆلگەن بولسا، بىرەر مىڭ ئادەم ئۆلگەندۇ. ئۇلارنى پۈتۈن دۇنياغا جاكا قىلىپ، ۋاراڭ چۇرۇڭ چىقىرىپ كېتىپ بارىدۇ-يۇ، ئە بىزنىڭكىگە كەلگەندە نۇرغۇن مەملىكەتلەر سۈت ئۇيقۇدا ياتىدۇ. ئېچىنارلىق ئىش بۇ.
سەيدالىم ئامۇتوف، روشەن ئابباس قاتارلىق چەت ئەللەردە ئۆزلىرىنىڭ خىزمىتىنى، ۋەتەندىكى قېرىنداشلىرىنىڭ ھاياتىنى دوغا تىكىپ، خىتاينىڭ ئەشەددىي سىياسىتىنى دۇنياغا پاش قىلىۋاتقان يۈزلىگەن كىشىلەرگە مىننەتدارلىقىنى بىلدۈردى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىلى، ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ تالغىر ناھىيەسى قىزىل غەيرەت يېزىسىنىڭ خانىم-قىزلار كېڭىشىنىڭ رەئىسى گۈلبانۇم باقىيېۋا خانىم مۇنداق دېدى.
ھەدەمنى ئىزدەش يولىدا ناملىق ھۆججەتلىك فىلىمنى ناھايىتى ھاياجان ئىلكىدە كۆرۈپ، قاتتىق تەسىرلەندىم. فىلىمنى شۇنچىلىك ياخشى چىقىرىپتۇ. بۇنى كۆرۈپ، خەلقىمىزنىڭ مۇشۇنداق پاجىئەلىك ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغىنىغا پەقەت مەنلا ئەمەس، شۇ فىلىمنى كۆرگەن بارلىغى ناھايىتى ئېچىنىپ، كۆزلىرىمىزگە ياش ئالدۇق. شۇنداقلا فىلىمنىڭ ئىنگلىز تىلىدا چۈشۈرۈلگەنلىكى ياخشى بوپتۇ. ئەمدى ئۇنى باشقا تىللارغا шу жүмләдің ұйғыр тыллаға тәжірмі қылып, тәрі қытышыны қолғы керек, деп ойлаймен оның режиссері фильмнің яны давамы болдығылығын итті. Тор арқылық фильмнің баш персонажы біздің сәптішіміз Рушан Аббасқа суалланы беріп, сөйпітіміз яқшы мәзмұлық болды. Раз біз қазақстандық ұйғырла болғашқа біз мұшу мемлекетінің қануныңы бейқыншымыз керек. Шындақыла біздің құт қолымыз бағылалық болғашқа мәйданғы чықып біз намайшыланы қыламаймыз. Ама өзіміздің вертенде болып жатқан фәжиеге қарсылығымызды фақат нәзір хатыры мұрасын өткізу шәкілді білдіріп жатырмыз.
گۈلبانۇم باقىيېۋا يەنە مۇنداق دېدى.
شۇنداقلا ئانا تىلىمىزنى ساقلاش، مىللىي مائارىپىمىزنى، مەدەنىيىتىمىزنى، ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزنى تەرغىپ قىلىش، بالىلىرىمىزنى مىللىي روھتا تەربىيەلەش ئارقىلىق ئۇيغۇر ھەرىكىتىگە بىراز بولسىمۇ ھەسسىمىزنى قوشۇۋاتىمىز. ھە، بۇنىڭغا قازاقىستاندا بارلىق شارائىتلار بار. بىزنىڭ يۇقىرىدىكى تەشكىلاتلىرىمىزنىڭ رەھبەرلىرى ئېلىمىزنىڭ قانۇنىنى ساقلىغان ھالدا بىرەر ئاماللارنى تاپسا، بىزمۇ ئەمەلىي ئىش-ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بارساق دېگەن ئويۇم بار. راست، بىز ھەر يىلى بەدەل پۇلى يىغىۋاتىمىز، لېكىن ھەممە نەرسە پۇل بىلەن ئۆلچەنمەيدىغۇ. ھازىر ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ ئائىلىسىگە كىرسەك، بىز نېمە قىلالايمىز دېگەن سوئاللارنى قويىدۇ. ئەلۋەتتە، بىز ئۆزىمىز بۇ ئەلدە بەختلىك ياشاۋاتىمىز. بىراق بىر نەرسە بىزنى قىينايدۇ، ئازابلايدۇ. بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى قېرىنداشلىرىمىز زار قاقشاۋاتسا، بىز قانداق قىلىپ ئۆزىمىزنى بەختلىك دەيمىز دېگەن سوئال مېنى بەك قىينايدۇ.
گۈلبانۇم باقىيېۋا مەزكۇر فىلىمنى ئىشلىگۈچىلەرگە، ئۇنى كۆرسىتىشكە شارائىت يارىتىپ بەرگەن ئامېرىكا ئەلچىخانىسى ۋەكىللىرىگە، شەخسەن روشەن ئابباسقا چوڭقۇر مىننەتدارلىقىنى بىلدۈردى. ئىگىلىشىمىزچە، گۈلشەن ئابباس ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئاپرېل ئېيىدا ئىز دېرەكسىز غايىپ بولۇپ، پەقەت ئىككى يىلدىن كېيىن ئۇنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ، يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ئېنىقلانغان. فىلىمدا كۆرسىتىلىشىچە، روشەن ئابباس ھەدىسىنىڭ پاجىئەسى، ئومۇمەن، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۈگۈنكى ئېچىنىشلىق ۋەزىيىتى ھەققىدە مەلۇمات توپلاش مەقسىتىدە كانادا، تۈركىيە، ئاۋسترالىيەگە ۋە شۇنىڭدەك ياۋروپادىكى بەزى مەملىكەتلەرگە يولغا چىققان.

بىراق خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ زىيارەتنىڭ تەكشۈرۈش ئىكەنلىكىنى پۈتۈنلەي رەت قىلىپ، مىشېل باشېلېتنىڭمۇ زىيارەتتە خىتاينىڭ قانۇن تۈزۈملىرىگە ھۆرمەت قىلىشنى تەكىتلىشى ئۇنىڭ زىيارىتىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە ھەقىقىي ئۈنۈمىگە بولغان گۇمانلارنى تېخىمۇ كۈچەيتمەكتە. ئوبزورچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، باشېلېتنىڭ زىيارەتتە كۆرۈنۈشتىكى ساختا مەنزىرىلەرنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان رېئاللىقنى كۆرەلىشى ۋە ھېس قىلىشى مۇمكىن ئەمەسكەن.

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى تەكشۈرۈش ھەققىدىكى تەلىپى گەرچە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتايغا سۇنۇلغان بولسىمۇ، ئەمما خىتاي بۇ تەكلىپنى ئىزچىل رەت قىلىپ كەلگەن ئىدى. ھالبۇكى، خىتاينىڭ بۇ يىل تۇيۇقسىز ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى زىيارەت قىلىشىغا شەرتلىك يول قويۇشى، شۇنداقلا ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتىنى تېخىچە ئېلان قىلماي تۇرۇپ، خىتايغا بېرىشنى بېكىتىشى ۋەتەن سىرتىدىكى ئۇيغۇر جامائىتى ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان كىشىلەرنى ئەندىشىگە سېلىشقا باشلىدى. تېخىمۇ مۇھىمى، خىتاي بۇ زىيارەتنىڭ خىتايدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى بار دەپ گۇمان قىلىنغانلىقى ئۈچۈن بولىدىغان ئالاھىدە تەكشۈرۈش ئەمەس، بەلكى پەقەتلا بىر زىيارەت بولىدىغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتكەن ئەھۋالدا، مىشېل باشېلېتنىڭ بۇ زىيارەتنى قوبۇل قىلىشى تېخىمۇ ئەجەبلىنەرلىك ئىدى. مەيلى نېمىلا بولسۇن،

دېمەك، BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا بولغان سەپىرى پەقەت خىتاي ھۆكۈمىتى رۇخسەت قىلغان جايلارنى كۆرۈش بىلەنلا چەكلىنىدىغانلىقى ئېنىق. خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە مىشېل باشلېت خانىمنىڭ شەخسىي ئارزۇلىرىغا ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە، مىشېل باشلېت خانىمنىڭمۇ خىتاينىڭ قانۇن بەلگىلىمىلىرىنى ھۆرمەت قىلىشىنى تەلەپ قىلدى. يەنى مىشېل باشلېت خانىم بېرىشنى ۋە كۆرۈشنى ئارزۇ قىلغان جايلارغا خىتاي ھۆكۈمىتى زۆرۈر تېپىلسا خىتاينىڭ قائىدە قانۇنلىرىنى دەستەك قىلىپ رەت قىلىدۇ. بۇ قېتىملىق زىيارەت پۈتۈنلەي خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىزگىنى ئاستىدا يۈز بېرىدىغانلىقى شەكسىز. شۇنداق بىر ئەھۋالدا مىشېل باشلېت خانىم باشچىلىقىدىكى BDT زىيارەت گۇرۇپپىسى خىتايدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىغا دائىر بىرەر يىپ ئۇچىغا ئېرىشەلىشى مۇمكىنمۇ؟ ئۇلار ئۇيغۇر دىيارىدا نېمىلەرنى كۆرەلىشى مۇمكىن؟ ئەگەر BDT زىيارەت گۇرۇپپىسى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى بولغان جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىغا بارالىسا، پەقەتلا تۆۋەندىكىدەك ساختا مەنزىرىلەرنى كۆرۈشى مۇمكىن. ئەمما بۇ مەنزىرىلەرنىڭ ئارقىغا يوشۇرۇنغان رېئاللىقنى كۆرەلىشى ۋە ھېس قىلالىشى مۇمكىن ئەمەس. مەسىلەن. بىرىنچى، جەنۇبتىكى ئۈچ ۋىلايەت، بىر ئوبلاستنىڭ يىللاردىن بۇيانقى نامرات ۋە قالاق ھالىتى ھەققىدىكى چۈشەندۈرۈشلەردىن كېيىن، بۈگۈنكى گۈزەل، تەرەققىي قىلغان ھالىتى بىلەن سېلىشتۇرما قىلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ رايونلارغا قانچىلىك كۆڭۈل بۆلۈپ تەرەققىي قىلدۇرغانلىقى ھەققىدە ئېنىقلىما بېرىلىشى مۇمكىن. ئەمما، شۇ نامراتلىقنىڭ كېلىپ چىقىش سەۋەبىنىڭ يەنىلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىگە بېرىپ تاقىلىدىغانلىقى، بىڭتۈەننىڭ ئۇيغۇرلارنى نامراتلاشتۇرۇش ۋە كونترول قىلىشتىكى مۇھىم ۋاسىتە ئىكەنلىكىدەك نېگىزلىك تەرەپلەر مىشېل باشلېتقا ھەرگىزمۇ بىلدۈرۈلمەيدۇ. ئىككىنچى، ئۇلار چىرايلىق سېلىنغان ئۆيلەرنى ۋە شۇ جايلاردىكى مىكرو كارخانىلارنى، توقۇمىچىلىق، تىككۈچىلىك، باقمىچىلىق، تېرىقچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان باي دېھقانلارنى كۆرۈشى مۇمكىن. ئەمما بۇ ئۆيلەرگە كۆچۈپ كىرگەن ئۇيغۇرلارنىڭ قەيەردىن كۆچۈرۈپ كېلىنگەنلىكى، يەر زېمىنلىرىنىڭ قانداق تارتىۋېلىنغانلىقى، بۇ ئۆيلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇلغان كۆزىتىش ئاپپاراتلىرىنىڭ ئۇلارنى ھەر ۋاقىت نازارەت قىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ. مىكرو كارخانىلارنىڭ ئۇلارنىڭ شەخسىي مۈلكى بولماستىن، بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىگىدارچىلىقىدىكى كارخانىلارنىڭ تارماقلىرى ئىكەنلىكى، ئۇلارنىڭ پەقەت شەكلى ئۆزگەرگەن قۇل ئىشچىلار ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ بىلمەيدۇ. ئۈچىنچى، ئۇلار تۈرلۈك سانائەت رايونلىرى، سانائەت باغچىلىرى ئىچىگە ئورۇنلاشقان تۈرلۈك كارخانىلار، زاۋۇت ۋە ئىشلەپچىقىرىش بازىلىرى، ئولتۇراق ئۆي، يەسلى، مەكتەپ، دوختۇرخانا قاتارلىق يۈرۈشلەشكەن، قارىماققا تولىمۇ يېقىشلىق بىر مەنزىرىنى كۆرۈشى مۇمكىن. ئەمما، بۇ سانائەت رايونلىرىنىڭ خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىن كەلگەن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم مەبلىغى، سىياسىي كاپالىتى، يەرلىكنىڭ تۈرلۈك ئېتىبار سىياسەتلىرى، تەييار زېمىن، باجسىز تىجارەت قىلىش، ئەرزان ئۆي ۋە ئۇيغۇرلارنى قۇل قىلىش شەرتى بىلەن گۈللىنىۋاتقان كارخانىلار ئىكەنلىكىنى ھەرگىزمۇ تەسەۋۋۇر قىلالمايدۇ. تۆتىنچى، ئۇلار خىتايچە سۆزلەيدىغان ئۇيغۇرلارنى، خىتايلار بىلەن ئارىلاش ئولتۇراقلاشقان مەھەللە رايونلارنى، ئۆز ئانا تىلىدا سۆزلىيەلمەيدىغان ئۇيغۇر بالىلىرىنى، بالىلىرىدىن ئايرىۋېتىلىپ ياشانغانلار كۈتۈنۈش ئورنىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان قاراقسىز ياشانغانلارنى كۆرۈشى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان بۇ مېھرىبانلىقىدىن تەسىرلىنىشى مۇمكىن. ئەمما مىشېل باشلېت ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ يەسلى مائارىپىدىن تارتىپ ياتاقلىق مەكتەپلەرگە مەھكۇم قىلىنغانلىقىنى،

بەشىنچى، ئۇلار يەنە خىتاينىڭ تەشۋىقاتىدىكى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتا مەجبۇرلاش يوق. سىرتقا چىقىپ ئىشلەشنى خالىمايدىغانلار ئۆيىنىڭ ئەتراپىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىپ تۇرمۇشىنى گۈلدەك قامدىيالايدۇ دېگەن ياسالما كۆرۈنۈشلەرنى كۆرىدۇ خالاس. ئەمما ئۇلار ئۆيىنىڭ بوسۇغىسىدىن ئاتلىسىلا زاۋۇتقا كىرەلەيدىغان ئېسىل ئىشنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىن كۆچۈرۈپ كېلىنگەن ئىشلەپچىقىرىش بازىلىرىغا ئەرزان ئەمگەك كۈچى قىلىنغان كىشىلەر ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ. بۇلار بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ قىسقىسى ئون يىل ئاۋالقى مەھەللە ھاياتى، كىشىلىك ئالاقىسى، ئۆزىگە خاس ئىگىلىكى، ياشاش ئادىتى قاتارلىقلارنىڭ پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىۋېتىلگەنلىكىنى، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مەجبۇرىي تارتىۋېلىنغانلىقىنى بىلمەيدۇ. يەرلىرى تارتىۋېلىنغان دېھقانلارنىڭ يېزا ئىگىلىك كوپىراتىپلىرىغا مەجبۇرىي كىرگۈزۈلۈپ، بۇ كوپىراتىپلار ئارقىلىق خىتاي كارخانىلىرىغا قۇل ئىشچىلىققا سېتىلىدىغانلىقىنى چۈشەنمەيدۇ. دېھقانلارنى كەسپىي تەربىيەلەشنىڭ خىتاي كارخانىلىرىدا، تەربىيەلەش مەركەزلىرىدە، كەچلىك كۇرسلاردا، تېخنىكا مەكتەپلىرىدە، تۈزىتىش مەركىزىدە، تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدا، تۈرمىدە، لاگېردا دېگەندەك خىلمۇ خىل شەكىلدە يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى بىلمەيدۇ. لېكىن ئۇلار ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ كەسىپ ئۆگەنگەندىن كېيىن زاۋۇت، فابرىكىلاردا ياكى دېھقانچىلىقتا يېڭىچە ھاياتىنى باشلاپ، يۇقىرى كىرىم بىلەن بەختلىك ياشاۋاتقانلىقى ھەققىدىكى چىرايلىق بايانلارنى ھەتتا ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلايدۇ. ئالتىنچى. مىشېل باشلېت خانىم ئىچكىرىدىكى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەلگەنلەرنىڭ ئائىلىسىگە مائاشلىرىنى ئەۋەتىپ بېرىۋاتقانلىقى ۋە بۇ ئارقىلىق ھەم ئۆزىنى ھەم يۇرتىدىكى ئائىلىسىنى بەختىيار تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ. ئەمما ئۇلارنىڭ ئىچكىرىدىكى خىتاي ئۆلكىلەرگە ھۆكۈمەت ۋاسىتىسى بىلەن توپ ۋە پارچە ئۇسۇلدا ئەرزان ئەمگەك كۈچى سۈپىتىدە پىلانلىق سېتىلىۋاتقانلىقىنى، بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مائاشىغا ئۆزىنىڭ ئىگە بولالمايدىغانلىقىنى، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە مەخسۇس نازارەتچى ۋە باشقۇرغۇچىلارنىڭ نازارىتىدە ئەۋەتىلىدىغانلىقىنى، بارغان جايلاردا ھەربىي تۈزۈمدە قاتتىق نازارەت ئاستىدا ئىشلەيدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ. يەتتىنچى، مىشېل باشلېت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى ياۋرو ئاسىيادىكى ئەڭ چوڭ تېببىي داۋالاش ۋە تەتقىقات مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن زور تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىنى، ئۇيغۇر تېبابىتىنى خەلقئارالاشتۇرۇش ئۈچۈن زور مەبلەغ ۋە كۈچ ئاجراتقانلىقىنى، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ داۋالىنىش مەسىلىسىنىڭ تولۇق ھەل قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى بىر يۈرۈش چىرايلىق لاپلارنى ئاڭلايدۇ. ئەمما ئۇيغۇرلاردا ئۆپكە تۇبېركۇليوز، ئەيدىز، تۈرلۈك راك كېسەللىكلىرى، چوشقا زۇكىمى قاتارلىق غەلىتە ۋە جان ئالغۇچ كېسەللىكلەر نىسبىتىنىڭ ئىنتايىن يۇقىرىلىقىنى بىلمەيدۇ. ئۇلار يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ داۋالاش ۋە داۋالىنىش مەسىلىسىدە ناھايىتى ياخشى كاپالەت سىياسەتلىرىنى يولغا قويغانلىقىنى ئاڭلايدۇ. ئەمما تېببىي تەتقىقات ساھەسىدە خىتاينىڭ رايوندا قايسى خىلدىكى تەتقىقاتلارنى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ بىئولوگىيەلىك ئۇچۇر ئامبىرى قۇرۇپ چىققانلىقىنى، ئۇيغۇر دىيارىدىكى يىگىرمە بىر ئايرودرومنىڭ ھەممىسىدە ئىچكى ئورگان يۆتكەش يېشىل كارىدورى تەسىس قىلغانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئورگان تەقدىم قىلىشى ئۈچۈن يىللار ئاۋۋاللا مەخسۇس تەشۋىقات ۋە خىزمەت گۇرۇپپىسى تەسىس قىلىنىپ، تىزىملاش، ئارخىپلاشتۇرۇش، ئۇچۇر ئامبىرى تەسىس قىلىش، باسقۇچلىرىنىڭ تاماملىنىپ بولغانلىقىنى، ھەتتا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭ كۆز توقۇلما بانكىسى قۇرۇلغانلىقىنى بىلمەيدۇ. مىشېل باشېلېتقىمۇ بۇ كۆز بانكىسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن بولغان ئالاقىسى بىلدۈرۈلمەيدۇ. بۇ كۆز بانكىسىغا باغلىنىشلىق بولغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىچكى ئورگانلارغا ئېرىشىش ئورگىنى، OPO، ۋە بۇ ئورگاننىڭ قۇرۇلۇش سەۋەبلىرى، ئۇنىڭ ئىش پائالىيەتلىرى ھەققىدە ھېچنېمە بىلدۈرۈلمەيدۇ. شۇنداق قىلىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ھەمكارلىقىدا ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلگەن ساختا كۆرۈنۈشلەر بىلەن نىقابلىنىپ تاشلىنىدۇ. بۇ نىقاب ئاستىدىكى رەزىللىكلەر، زۇلۇملار ۋە قورقۇنچلۇق جىنايەتلەر تاشقى دۇنياغا ئاڭلىتىش ئىمكانىدىن مەھرۇم قالدۇرۇلىدۇ.

Hayır, Hayır This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.